ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ອິນເຕີເນັດ ທີ່ເປັນວິທີການການສື່ສານອັນໜຶ່ງກໍວ່າແມ່ນ ທີ່ກອງທັບສະຫະລັດອາເມລິກາສ້າງຂຶ້ນມາ ແລ້ວປະປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນທັງໂລກໃຊ້ ຊ່ອຍກັນ ຢ່າງເປີດກວ້າງເສລີແມ່ນວ່າ ມັນເພພັງຫຼາຍອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນ ໜັງສືພິມຕ່າງໆທັງຫຼາຍ ບໍ່ວ່າໃນຫົນແຫ່ງໃດ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ມັນເຮັດໃຫ້ໜັງສືພິມຂອງຫຼາຍບໍລິສັດດັບສູນໄປ ຫຼືປ່ຽນໄປໃຊ້ໜັງສືພິມແ ບບອອນລາຍ ຫຼືແນວໃດແນວໜຶ່ງ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກໍຄືກັນ ໜັງສືພິມຫຼາຍອັນ ຫຼາຍສະບັບ ຫຼາຍບໍລິສັດ ຫາຍໄປຈາກຕະຫຼາດຂ່າວສານຢ່າງມາກມາຍ ແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ຫ້ອງການຂ່າວບໍ່ຫຼຸດ 150 ຫົນແຫ່ ງປິດໄປແລ້ວ ເມື່ອທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງດ້ານຂ່າວສານມາກມາຍກໍຕັດການດຳເນີນກິດຈະການລົງ ແຕ່ສຳລັບໜັງສືພິມຂອງຊົນເຜົ່າໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ໜັງສືພິມ Australasian Muslim Times ທີ່ເປັນໜັງ ສືພິມຊົນເຜົ່າ ກຳລັງພູນດີຢູ່ ຕັ້ງແຕ່ມັນມີຂຶ້ນໃນປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ຍານາງ ໂບມີລາ ອາສເມັດ ຜູ້ຈັດການບັນນາທິການຂອງໜັງສືພິມນັ້ນ ທີ່ເປັນໜັງສືພິມລາຍເດືອນ ເວົ້າວ່າ

ມັນເປັນໜັງສືພິມອັນໜຶ່ງຂອງໜັງສືພິມຂອງຊຸມຊົນທີ່ບໍ່ລົ້ມຈົມດັ່ງອື່ນໃດ ຍຸດທະສາດອັນແຂງແຮງດີໃນດ້ານດີຈີໂຕ ເປັນຈຸດທີ່ນຳພາໃຫ້ໜັງສືພິມນັ້ນມີຄວາມສຳເລັດໄດ້ ແລະໂດຍການບໍລິການແນວຄິດຈຳນວ ນໜຶ່ງດ້ວຍ 50 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ອ່ານໜັງສືພິມນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄົນມຸດສະລິມ ອົສມາມ ຄາໂຣລີຢາ ຊີ້ແຈງຢ່າງຍືດຍາວວ່າ
I love the fact that it's a Muslim newspaper, but it's got contributors from the Jewish community, it's got contributors from other faith communities, Christianity, the Hindu community. So you're not just hearing an insular voice on the Muslim opinion on others, you're getting other people to explain, to have a voice, and to have a say. And that's fantastic. Why should I have to have a person like me from my background, with my faith background, telling me issues in...

you know, position, that's why probably we are still alive and we are, um, able to ຄວາມຈົງຮັກພັກດີນຳພາໃຫ້ຜູ້ໂຄສະນາດ້ານທຸລະກິດຄ້ຳຊູໜັງສືພິມນັ້ນ ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີມາ ໜັງສືພິມນານາວັດທະນະທຳໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ບໍລິການຢູ່ຕໍ່ໄປ ຂ່າວຄາວ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບວົງການຂ່າວອົດສະຕຣາລຽນ ຄົນເລືອດລາວ ທ່ານ ທິມ ສຸດພົມມະສານ

ແຕ່ດົນໆ ເດີມໆມາ ແຕ່ຕໍ່ເມື່ອທີ່ຄົນລາວມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ມາແຕ່ວັນທີ 19 ເດືອນມີນາ ປີ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ ຜ່ານໂຄງການອົບພະຍົບອິນໂດຈີນ ແມ່ນວ່າບໍ່ມີໜັງສືພິມລາວແທ້ໆຈັກເທື່ອ ແ ຕ່ມີພຽງແຕ່ລາຍການພາສາລາວ ຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ 2EA ແລະ 3EA ທີ່ບັດນີ້ກັບກາຍມາເປັນ SBS Radio ຂອງທາງການອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ອອກອາກາດໃນທຸກວັນຈັນ 4 ໂມງຫາ 5 ໂມງແລງ ແລະ ໃນວັນເສົາ 9 ໂມງຫາ 10 ໂມງຄ່ຳ ເປັນເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງເຕັມໆ ທັງສອງລາຍການ ໂດຍກໍມີລາຍການພາສາລາວນັ້ນຢູ່ທີ່ www.sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ແລະ ທີ່ Facebook www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ທີ່ຮັບຟັງໄດ້ໃນທຸກເວລາ ແລະ ຈາກທຸກຂະແໜງໃນໂລກນີ້ໂດ ຍຟຣີໆ